ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ໃຜເສຍອົກເສຍໃຈ ໃຜດີໃຈກັບງົບປະມານອົດສະຕຣາລີ ທີ່ຖືກປະກາດອອກມາໃນຫວ່າງວັນທີ 6 ຕຸລາ 2020 ແລ້ວນີ້ ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບງົບປະມານອົດສ ະເຕຣເລຍຂອງຊຸດສົກປີ 2020-2021 ທີ່ຖືກປະກາດອອກມາໃນຫວ່າງວັນທີ 6 ຕຸລາ ແລ້ວນີ້ ແມ່ນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ມີຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ດັ່ງທີ່ເຫັນ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍ ໂດຍສະເພາ ະເລີຍ ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະອະທິບາຍງົບປະມານນັ້ນ ໃຫ້ແກ່ນານາວັດທະນະທຳອົດສະເຕຣເລຍຮຽນຊາບນຳ ແຕ່ຄະນະຕ່າງໆ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບໂຄງການຕ່າງໆຂອງງົບປ ະມານນັ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ງົບປະມານດັ່ງກ່າວຖືກປະກາດອອກມາ ແລະ ຊີ້ແຈງອອກມາແລ້ວ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຊີ້ແຈງອະທິບາຍຄວາມສຳຄັນຕ່າງໆ ແລະ ເລີ່ມເຮັດໃຫ້ປວງຊົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣ ເລຍທັງຫຼາຍຮັບຮູ້ເອົາມັນ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ກະທົບກະແທກທີ່ສຸດ ທີ່ເຫັນວ່າເກີດມາຈາກໂຄວິດ-19 ແມ່ນການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ບັດນີ້ ຈຳນວນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນປະເທດອົ ດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນ ແມ່ນຈະຮັບເອົາໜ້ອຍລົງມາກມາຍແທ້ໆ ຄືສຳລັບຕັ້ງແຕ່ພາຍຫຼັງເສິກສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ເປັນຕົ້ນມາ ສຳລັບປີການເງິນນີ້ ແມ່ນຈະບໍ່ຮັບເອົາເຖິງ 72,000 ຄົນ ຈົນກວ່າຮອດໃນປີການ ເງິນ 2022-23 ຈຶ່ງຈະຮັບເອົາຫຼາຍຂຶ້ນແດ່ ການຮັບເອົາໜ້ອຍລົງນີ້ຈະແຕະຕ້ອງເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍມາກມາຍ ຈຳນວນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະຮັບເອົາມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຢ່າງຖາວອນຕໍ່ປີເຖິ ງ 160,000 ຄົນ ຈະບໍ່ຖືກທະວີຂຶ້ນ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ໃນງົບປະມານນັ້ນ ມັນມີສິ່ງທີ່ຈົບດີສຳລັບສະຖານະການການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ໃນນັ້ນອົດສະເຕຣເລຍສາມາດຮັບເອົາມາຍັງອົດ ສະເຕຣເລຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນຄູ່ຊີວິດຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ

ພວກທ່ານທະວີຈຳນວນຄູ່ຊີວິດໃນໂຄງການການເຂົ້າເມືອງນັ້ນຂຶ້ນເຖິງ 30,000 ຄົນ ມັນເປັນຈຳນວນທີ່ພວກທ່ານສາມາດຮັບເອົາເພີ່ມ ແລະ ທີ່ຈະສາມາດເປັນທີ່ພໍຈິດພໍໃຈຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາຣັນຕີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍເຫດນີ້ ນັ້ນເປັນການທະວີຂຶ້ນມາກມາຍ ບັດນີ້ ນັ້ນແມ່ນການທະວີຂຶ້ນຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນວ່າໂຄງການທັງໝົດຖືກຈຳກັດໄວ້ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ນີ້ແປວ່າພວກທ່ານສາມ າດໄລ່ນຳທັນຈຳນວນວີຊາສຳລັບຄູ່ຊີວິດ Partner Visa ແຕ່ຄວາມຈິງແທ້ມີຢູ່ວ່າ ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການນີ້ນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ເອົາໂດຍສະຫະພັນຄະນະກຳມະການ ຊົນເຜົ່າອົດສະຕຣາລີຄື FECCA ທ່ານ Mohammad Al-Khafaji ຜູ້ນຳຄະ ນະບໍລິຫານຂອງ FECCA ເວົ້າວ່າ ການທີ່ນະໂຍບາຍການເຂົ້າເມືອງອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ຕ້ອງຫ້າມຄູ່ຊີວິດທີ່ຈະມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຈຳຕ້ອງປາກເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ນັ້ນ ເປັນກົດເກນທີ່ຕ້ອງຫ້າມເ ກີນໄປ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍບໍ່ໄດ້ເຮັດໄດ້ກະທຳຢ່າງພຽງພໍໃນງົບປະມານນີ້ ເພື່ອຄົນທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ

ທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ພວກທ່ານກໍເສຍອົກເສຍໃຈນຳມາກມາຍແທ້ໆ ທີ່ລັດຖະບານຂອງຊຸດນີ້ບໍ່ແກ້ໄຂຄົນທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວໃນອົດສະເຕຣເລຍ ຫຼາຍຄົນໃນອົດສະເຕຣເລຍຍິນດີ ແລະ ສາມາດ ເຮັດວຽກເຮັດການໃນອຸດສາຫະກຳອັນສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍໂຄວິດ-19

ຈະເສີມສ້າງເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ການຮັບເອົານັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນເປັນວິທີການອັນໜຶ່ງເພື່ອທົດແທນການຮັບເອົາ ຄົນໃນດ້ານການເຂົ້າເມືອງໜ້ອຍລົງ ແຕ່ຄວາມຈິງແທ້ອີ່ຫຼີມີຢູ່ວ່າ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາຮ່ຳຮຽນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເປັນຫົວແຮງຈັກອັນສຳຄັນອັນໜຶ່ງໃນການປ້ຳເງິນປ້ຳຄຳ ໃຫ້ແກ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ

ໃນດ້ານອື່ນ ຊຸມຊົນຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກໍມີຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບງົບປະມານນັ້ນ ທີ່ຖືກມອງເຫັນວ່າແຕະຕ້ອງຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງ ໂດຍສະເພາະການທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນກຳລັງແຮງງານ ໃນວິກິດໂຄ ວິດ-19 ຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງປະສົບກັບການສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ໃນງົບປະມານອົດສະເຕຣເລຍຂອງຊຸດສົກປີ 2020-2021 ເງິນຄຳ 240 ລ້ານໂດລາຖືກອະນຸມັດໄວ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ວຽກເຮັ ດງານທຳຂອງພາກສ່ວນວິທະຍາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ ແຕ່ມັນມີຄວາມຢາກໃຫ້ງົບປະມານຊຸດນີ້ມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງກວ່ານີ້ນັ້ນ ຍານາງ ດີ ບີຮານ ທີ່ເປັນທັງແມ່ຄົນ ແລະ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂັ້ນນ້ອຍອັນໜຶ່ງ ທີ່ເ ລີ່ມເຮັດທຸລະກິດການຄ້າ ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຖືກກະທົບກະແທກຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍວິກິດໂຄວິດ-19

ການດູແລເດັກໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຄ້ຳຈູນຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ມາກມາຍເທົ່ານັ້ນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງງຽບໆກໍຕັດການຮັບອົບພະຍົກລົງເຖິງ 50,000 ຄົນຕໍ່ປີ ການຕັດລົງນີ້ແມ່ນຕັດຈ າກ 18,750 ຄົນ ມາເປັນ 13,750 ຄົນ ເພື່ອເປັນການປະຢັດເງິນປະຢັດຄຳໄວ້ໄດ້ປະມານ 1,000 ລ້ານໂດລາ ທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າເປັນເງິນຄຳທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ໄດ້ດີກວ່າໃນການປົກປ້ອງຜູ້ຂໍລີ້ໄພເພື່ອຢູ່ໃນປ ະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແຕ່ນັກປຸກລະດົມມວນຊົນຕ່າງໆເວົ້າວ່າ ການກະທຳຂອງລັດຖະບານ Scott Morrison McCormack ນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳຫຼາຍຂຶ້ນ ໃສ່ສູນກັກຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຫ້າງຫາໄວ້ໃນຕ່າງປະເທດ ອົງການນິລະໂທດສະກຳສາກົນອ້າງວ່າ ການກະທຳນັ້ນບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ເມື່ອທີ່ມີຄົນຫຼາຍກວ່າເມື່ອໃດໆ ມີຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆນານາ ນັ້ນລະເປັ ນແນວນັ້ນແທ້ໆ ແຕ່ໂດຍການມອງເບິ່ງງົບປະມານອົດສະຕຣາເລຍຂອງຊຸດສົກປີ 2020-2021 ແມ່ນວ່າໂດຍຮວມແລ້ວມີຢູ່ວ່າ ອົດສະຕຣາເລຍຈະມີລາຍຈ່າຍຫຼາຍກວ່າລາຍໄດ້ ໃນງົບປະມານຊຸດນີ້ເກືອບເຖິງ 214 ພັນລ້ ານໂດລາ ນີ້ແມ່ນຕົກເປັນ 11 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ຄື GDP ຂອງປີ 2020-2021 ໂດຍທີ່ວ່າ Josh Frydenberg ນາຍຄັງໃຫຍ່ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍກະຕວງວ່າ ສຳລັບປີ 2021-22 ນັ້ນຈະຕົກເປັນ 112 ພັນລ້ານ ໂດລາ ຄື 5.6 ເປີເຊັນຂອງ GDP ແລະກະທັ່ງໃນຊຸດສົກປີ 2023-2024 ນັ້ນກໍຍັງຈະມີເຖິງປະມານ 67,000 ລ້ານໂດລາ ໜີ້ສິນທີ່ລົບບວກແລ້ວກໍຈະມີເຖິງ 703,000 ລ້ານໂດລາໃນງົບປະມານນີ້ ນີ້ຕົກເປັນ 36 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນແຫ່ງ ຊາດ GDP ອົດສະຕຣາເລຍ ແລະຈະທະວີຂຶ້ນໄປເປັນ 966,000 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2024 ຫຼືວ່າ 44 ເປີເຊັນຂອງ GDP ພາຍໃນສັບປະດາໜ້ານີ້ ການຫຼຸດ tax ຄືຫຼຸດພາສີລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍໃນງົບປະມານຊຸດສົກປີ 2020-2021 ຈະມີໃຫ້ແກ່ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການເຖິງ 11 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ນີ້ເປັນແຜນການທີ່ມີມູນຄ່າເກືອບ 18 ພັນລ້ານໂດລາ ເພື່ອເປັນການກະຕຸກກະຕຸ້ນເສດຖະກິດອົດສະຕຣາເລຍໃຫ້ຫຼຸດມົ້ມໄປຈາກການທີ່ເສດຖະກິດອົດສະຕຣາເ ລຍຕົກຕ່ຳຄົງພື້ນ recession ໃນງົບປະມານຂອງຊຸດນີ້ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ Job Market Hiring Credit ແມ່ນໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ທຸລະກິດການຄ້າໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຮັບເອົາຄົນງານທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ຈະໃຫ້ເງິນໃຫ້ຄຳ 200 ໂດລາຕໍ່ສັບປະດາ ສຳລັບພວກທີ່ອ່ອນກວ່າ 30 ປີ ແລະ 100 ໂດລາ ສຳລັບຄົນງານໃນຂັ້ນອາຍຸ 30-35 ປີ ບັດນີ້ການກະຕວງຄົນວ່າງງານໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນຈະມີສູງສຸດ 80 ເປີເຊັນໃນໄຕມາດເດືອນມີນາປີນີ້ ແ ລະຖືກກະຕວງວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບສູງກວ່າ 6 ເປີເຊັນຈົນຮອດກາງປີ 2023 ພຸ້ນ Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ ທຸກເວລາແລະຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ